بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي القوة المتين ناصر المظلومين ومجيب دعوة المضطرين ومغيث المستغيثين فارج الهم وكاشف الكرب لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين ھۆرمەتلىك قېرىنداشلار بىز بۈگۈن ئاخىرەت دەرسىنىڭكى ئالتىنچى دەرسىنى سۆزلەيمىز بۇ دەرستە بىز بەرزەخ ئالىمى توغرۇلۇق يەنى بەرزەخ ھەققىدە سۆزلەيمىز بۇ بەرزەخ دېگەن بىر ئادەم ئۆلۈپ تا قىيامەت تىرگۈزگۈچىلىك بولىدىغان ھاياتلىقنى بەرزەخ ھاياتى دېگەن بولىدۇ يەنى يا ئۇ دۇنيا ئەمەس يا بۇ دۇنيا ئەمەس ئەمدى بۇ ھەرقانداق ئۆلگەن ئادەم مەيلى دەپنە قىلىنسۇن، مەيلى دەپنە قىلىنمىسۇن، جەسىتى كۆيدۈرۈلسۇن، سۇدا ئاقتۇرۇلسۇن. شامالدا سورۇۋېتىلسۇن. زادى ئۆلگەن ئادەمنىڭ ھەممىسى بەرزەخ ھاياتىدا ياشايدۇ. كىشىلەرنىڭ بۇ بەرزەختىكى ھاياتى مۇشۇ دۇنيادىكى قىلغان، ئەتكەن قىلمىشلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. ئەگەر ياخشى قىلغان بولسا بەرزەخ ھاياتى ياخشى بولىدۇ، يامان بولغان بولسا يامان بولىدۇ. بىز بۇ ھەقتە توختىلىمىز. بۇ ھەقتە توختىلىشتىن بۇرۇن بىر بىر ئىككى ئۈچ مەسىلە بار بۇنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ ئۆتىمىز بۇ بەرزەخ ھاياتىدىكى بولىدىغان ئىشلار بولسا كاپىر مۇناپىقلار بولسا قانداق ئازاب بولىدىغانلىقى مۇئمىن مۇسۇلمان بولسا قانداق بولىدىغانلىقى مۇشۇ ھەقتە سۆزلەپ ئاندىن كېيىن بۇ بەرزەخ ھاياتىدا بىزنىڭ ئازابقا قېلىشقا سەۋەب بولىدىغان ئىشلار قايسىلار بۇنى سۆزلەيمىز چۈنكى بۇنى بىلىپ بىز شۇ ئىشلاردىن ئېھتىيات قىلىپ ئۆزىمىزنى شۇ يامان كۈندىن ساقلىمىساق بولمايدۇ ۋە شۇنداقلا ئاشۇ يامان كۈندىن قۇتقۇزىدىغان نۇرغۇن ئەمەللەر بار. ئۇنى بىلىپ، شۇنى قىلىش ئارقىلىق ئۆزىمىزنى قۇتقۇزمىساق بولمايدۇ قېرىنداشلار. ئەنە بىز يۇقىرىدا دەپ ئۆتتۇق، بۇ روھنىڭكى ماھىيىتىنى ھېچكىم بىلمەيدۇ. ئۇ روھنىڭ ماھىيىتىنى، خاراكتېرىنى پەقەت ئاللا بىلىدۇ. ئاللا تائالا قۇرئانى كەرىمدە سۈرە ئىسرانىڭ سەكسەن بەشىنچى ئايىتىدە، ۋە يەسئەلۇنەكە ئەنىر روھ، قۇلىر روھۇ مىن ئەمرى راببى، ۋە ما ئۇتىتۇم مىنەل ئىلمى ئىللا قالىلا دەپ، سەندىن روھ توغرىلىق سورايدۇ. ئۇلارغا روھ بولسا پەرۋەردىگارىمغا ئالاقىدار ئىشتۇر دېگىن. ئەمدى بۇ قەبرە ئازابىنىڭكى قەبرە ئازابى بولغان چاغدا ئەسلىدە بۇ قەبرە ئازابى روھقا بولىدۇ. مەيلى بۇ روھ بەدەن بىلەن تۇتاش بولسۇن ياكى بەدەندىن ئايرىلىپ كەتسۇن، روھقا بولىدۇ. ناۋادا ئۇ مەيلى ئۇ جەسەت كۆيۈپ كەتسۇن ياكى پارچە-پارچە بولۇپ كەتسۇن ياكى گۆشخور ھايۋانلارنىڭ قورسىقىغا كىرىپ كەتسۇن، ئۇ بەدەن بولمىسىمۇ روھقا بولىۋېرىدۇ. روھ مەيلى بەدەندە بولسۇن بولمىسۇن بۇنى ھېس قىلىۋېرىدۇ ئەمدى بىز بۇ ئاخىرەت توغرىلىق سۆزلىگەن ئىكەنمىز قېرىنداشلار شۇنى بىلىۋېلىشىمىز كېرەككى ئاخىرەتنىڭ قانۇنىيەتلىرى بۇ دۇنيانىڭ قانۇنىيەتلىرىگە ئوخشىمايدۇ قەبرىنىڭ نۇرى بۇ دۇنيانىڭ نۇرىغا ئوخشىمايدۇ قەبرىنىڭ ئوتى بۇ دۇنيانىڭ ئوتىغا ئوخشىمايدۇ قېرىنداشلار قەبرىنىڭ يا كەڭرى بولۇشى تار بولۇشى بىز ئويلىغاندەك تار ۋە كەڭرى دېگەن گەپتىن ئوخشىمايدۇ، ئۇنىڭ ئۆز ئالدىغا قانۇنىيىتى، ئۇ ئۆز ئالدىغا بىر ئىش ئۇ. پۈتۈنلەي ئوخشىمايدۇ. ئۇ ئاخىرەتلەرنىڭ ئىشلىرىنى بىز ما دۇنيادىكى ئۆزىمىز ياشاۋاتقان، ئۆزىمىز چۈشەنگەن قارىشىمىز بىلەن سېلىشتۇرساق بولمايدۇ قېرىنداشلار. ئېيتايلۇق، ئىككى ئادەم بىر ئۆيدە بەلكىم بىر يوتقاندا ياتىدۇ. يېتىپ بىرسى شۇنداق خۇشاللىق چۈشلەرنى كۆرىدۇ، شۇنداق خۇشاللىق ئىشلارنى قىلىدۇ، خۇشاللىق يەرگە بارىدۇ، شۇنداق ياخشى چۈشلەرنى كۆرۈپ ئويغانغان چاغدا بىر خىل كۆڭلى ئوچۇق، شۇ خۇشاللىقنىڭكى ئەسەرلىرى ئۆزىدە بار ئويغىنىدۇ. ئۇنىڭ ئەكسىچە، يېنىدا ياتقىنى شۇندا غەمكىن، چۈشىدە ئىت چىشلىۋالغان يا بىر يەرگە دۈم چۈشۈپ كەتكەن يا ماشىنا بېسىۋالغان شۇنداق بىر خىل ئېچىنىشلىق ئازابلىق بىر چۈشنى كۆرىدۇ. ئەمەلىيەتتە ئىككىسى بىر يوتقاندا ياتقان، ئىككىسى ئىككى دۇنيادا ياشاپ چۈش كۆرىدۇ. ھازىر شۇنى ئەڭ ئېسىل تېخنىكىنى ئەكىلىپ شۇ ئىككىسى ئۇخلاۋاتقان چاغدا بىز تەكشۈرسەك ئۇ ئىككىسىنىڭ نېمە بوۋاتقانلىقىنى بىز ھېس قىلالمايمىز. ئۇ ئىككىسىنىڭ ئۇخلاۋاتقانلىقىنى بىلىمىز، لېكىن ئۇنىڭ روھىي جەھەتتىن بوۋاتقان ئىشىنىچۇ ھېچقانداق بىلەلمەيمىز. بۇ بىر مىسال، ئاخىرەتنىڭ ئىشى بۇ دۇنيانىڭكىگە قەتئىي ئوخشىمايدۇ قېرىنداشلار. مىشەدە مۇشۇ ياخشى چۈش كۆرگەن. چۈشىدە شۇنداق خۇشاللىق ئىشنى قىلغان، شۇنداق كۆڭلى خوش بولغۇدەك يەرلەرگە بارغان ئادەم. ئۆزىنىڭ يېنىدا ياتقان ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ ئاشۇ ئادەمنىڭ ئازابلىنىۋاتقانلىقىنى، ئاشۇ ئادەمنىڭ چۈشىدە قېچىۋاتقانلىقىنى، قاچاي دېسە قاچالمايۋاتقانلىقىنى ھېس قىلالامدۇ، ھېس قىلالامدۇ؟ ئەلۋەتتە ھېس قىلالمايدۇ قېرىنداشلىرىمىز. بۇ بىر دۇنيادا بولۇۋاتقان ئىش ماۋۇ. دۇنيانىڭ ئىشى مۇشۇنداق بولۇۋاتسا، ئاخىرەتنىڭ ئىشىنى ئۇنى قانداقمۇ. بىر قىياس قىلىپ، بۇ دۇنيانى ئىشلىرىغا بىز ئۆزىمىز ئادەتلەنگەن، بىز چۈشىنىپ كەلگەن، بىز ھېس قىلىپ كەلگەن ئىشلارغا بۇنى سېلىشتىرغىلى ھەرگىز بولمايدۇ. مەن بىر قېتىم مۇشۇنداق بىر چۈش كۆردۈمدە، چۈشۈمدە ئۆلەپ كېتىپتىمەن. قارىسام يېقىنلىرىم مېنى جىنازىغا كۆتۈرۈپ شۇنداق ئەكېتىپ بارغۇدەك. شۇنىڭ بىلەن قارىسا قەبرىستانلىققا كەلدۇق. ۋاي ئانام، مەن ئۆلەپ كېتىپتىمەن، مەندىن ئەمدى سوراق باشلاپ كەتكۈدەك دەپ شۇنداق بىر خىل جۈرىكىمدە بىر ئاغرىش پەيدا بولدى، شۇنداق قوقتۇم. شۇنىڭ بىلەن قاراپ تۇرسام ئاشۇ گۆنىڭ ئىچىگە شۇنداق تىقىپلام ئاشۇ قەبرىنىڭ ئاغزىنى ئېتىپتى، شۇنداق كۆزۈمنى ئاچقىدەكمەن ئاچسام زۇلمەتنىڭ ئىچىدە زۇلمەت، ئاجايىپ بىر قاراڭغۇلۇق. بۇ قاراڭغۇلۇقنى ئەنە مەن ھازىر تەسۋىرلەپ بېرەلمەيمەن، چۈنكى مەن ھاياتىمدا ئۇنداق قاراڭغۇلۇقنى كۆرۈپ باقمىغان. قاراڭغۇلۇقنىڭ ئىچىدە قاراڭغۇلۇق، قاراڭغۇلۇقنىڭ ئىچىدە قاراڭغۇلۇق. باشقا ئىش يوق بولمىسا. شۇنى كۆرەپلام، ۋاي ئاپا، ۋاي ئانا، مېنى نېمىش تۇغقانسە، دەپلام قوپاپلام ئوغنىپ كەتتىم-دە. تەخمىنەن شۇ چاغ سائەت ئىككى بوپتىكەن. تا شۇ ئاغرىغان يۈرىكىمنىڭ ئاغرىقى ئەتە سائەت چۈش ۋاقتى پېشىن ئون ئىككىگىچە ئاغرىدى قېرىنداشلىرىمىز. ئەمدى شۇ يەردىكى بىر مېنىڭ ئاشۇ چۈشۈمدە كۆرگەن، ئاشۇ گۆردە كۆرگەن قاراڭغۇلۇقنى ھازىر تەسۋىرلەپ بەرسەم مۇشۇنچىلىك دەپ بېرەلەيمەن، لېكىن ئۇ ئاجايىپ بىر قاراڭغۇلۇق.

مۇشۇ مۇئمىننىڭ روھى ئاسمانغا پەرىشتىلەر ۋاپات تاپقۇزۇپ ئېلىپ چىققان ۋاقتىدا شۇ يەردە مۇئمىنلەرنىڭ روھى بىلەن ئۇچرىشىدۇ دەيدۇ. شۇنداق بىر زېمىندىن خۇش پۇراق بىر روھنىڭ كەلگەنلىكىنى بىلىپ، ئۇ يەردىكى مۇئمىنلەرنىڭ روھى تەنتەنە قىلىپ، ھە، بۇلارنى، بۇ روھنى كۈتۈۋالغىلى چىقىپ، شۇ يەردە ئۇچرىشىدۇ دەيدۇ. ئۇچرىشىپ، ۋاي، پالانى قانداق بولدى، پۇستانى قانداق بولدى دېگەندىن كېيىن، ۋاي بۇ بىچارە بالا دۇنيادىكى جاپا تارتىپ ئاران كەلدى ئارام ئالغىلى قويۇڭلار دەيدۇ ئانىڭدىن كېيىن ۋاي پالانى قانداق بولدى پۇستانى توي قىلدىمۇ قەۋمى قانداق بولۇپ كەتتى دەپ گەپ سورايدۇ شۇنىڭ بىلەن ۋاي پالانىچۇ دېگەن كېيىن ۋاي پالانى مېنىڭ ئالدىمدا تۈگەپ كەتكەن كەممىدىمۇ دېگەن كېيىن ياق كەممىدى دېمەك ئۇ دوزاخقا كېتىپ قاپتۇ يەنى كاپىرلارنىڭكى بار يېرى كېتىپ قاپتۇ دەيدۇ دېگەن ھەدىس بار دېمەك

مۇنداق بىر ۋەقەلىكنى بايان قىلغان، ئەبۇ دەردا دەپ بىر ساھابە بولۇپ، بۇ ناھايىتى كاتتا ساھابە بولۇپمۇ ئىلىم بابىدا تىلغا داستان ساھابە بۇ. بۇ ساھابە ئۆزى دۇئا قىلغان ۋاقتىدا شۇنداق دەپ دۇئا قىلىدىكەندە، ئى مېھرىبان ئاللا، مەن قېرىندىشىم ئابدۇللانىڭكى دەرگاھىدا يۈزۈم يەرگە چۈشۈپ كەتكىدەك بىر ئەمەلنى قىپ قېلىشتىن سەندىن پانا تىلەيمەن دەپ دۇئا قىلىدىكەن. ئەمدى بۇ يەردە ئابدۇللانىڭ دەرگاھىدا يۈزۈم چۈشۈپ كەتكىدەك بىر ئەمەلنى قىلىشنى دېگىنى بۇ ئابدۇللا دېگەن ئۇنىڭ بىر تۇغقىنى بولۇپ ھىجرىيەنىڭ يەتتىنچى يىلى مۇئتە ئۇرۇشىدا شېھىت بولۇپ كەتكەن ئادەم ئەمدى دېمەك مەن ما دۇنيادا بىر يامان ئەمەلنى قىلسام ئۇنىڭ ئالدىدا يۈزۈم چۈشۈپ كېتىدۇ دەپ دېمەك بۇ يەردە ھە بۇ ساھابىنىڭ قارىشىچە يەنى ئۆلۈپ كەتكەن مۇئمىنلارنىڭكى روھى بېرىپ مېنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىمنى خەۋەر قىلىدۇ دېمەكچىكەندە بۇ دۇئانى قىلغاندىن كېيىن ئۇممۇ دەردا ئايالى ھەيران قېلىپ، ۋاي مۇشۇ سېنىڭ قىلغان ئىشىڭنى بىلەمدۇ دېگەنكىن، بىلىدۇ. ئاقا باشقىلاردىن ئاڭلاپ دەپ مۇشۇنداق ئىبنىل جەۋزى ۋەقەلىكنى بايان قىلغان. ئەمدى بۇ روھ دېگەندىن كېيىن بۇ بەرزەخ ھاياتى بۇنىڭ نېرىسىنى بىز بىر بىلەلمەيمىز. يەنە بىر بايان قىلىدىغان ئىشىمىز قېرىنداشلار. ئەمدى مۇشۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ روھى بولسا ئاسماندا بولىدۇ چۈنكى رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مىراجغا چىققان ۋاقتىدا بىرىنچى قەۋەت ئاسماندا ئادەم ئەلەيھىسسالامنى كۆردى ئىككىنچى قەۋەت ئاسماندا يەھيا ۋە ئىسا ئەلەيھىسسالامنى كۆردى ئۈچىنچى قەۋەت ئاسماندا يۈسۈپ ئەلەيھىسسالامنى كۆردى تۆتىنچى قەۋەت ئاسماندا ئىدرىس ئەلەيھىسسالامنى بەشىنچى قەۋەت ئاسماندا ھارۇن ئەلەيھىسسالامنى ئالتىنچى قەۋەت ئاسماندا مۇسا ئەلەيھىسسالامنى يەتتىنچى قەۋەت ئاسماندا ئىبراھىم ئەلەيھىسسالامنى كۆرگەن دېمەك پەيغەمبەرنىڭ روھلىرى ئاشۇنداق جايدا بولىدۇ ئەمما شېھىتلارنىڭكى روھى بولسا bir hadis sharifda shahidlarning ruhi jannatning eshigini oldida bir daryo bo'ldi daryoning bo'yida bir yashil gumbaz bo'ldi shu gumbazda bo'ldi at oqshomlari ularga jannatdan ھە رىزقلا ئاچىقىپ تۇرۇلىدۇ، رىزقى يەنە جەننەتتىن كېلىدۇ دېگەن. رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم يەنە بىر ھەدىستە، شېھىتلارنىڭ روھى يېشىل قۇشلارنىڭ پوكانلىرىدا بولىدۇ، بۇ قۇشلارنىڭكى ئاللاھنىڭ ئەرشىسىگە ئېسىقلىق چىراغقا ئوخشاش ئۇۋىلىرى بولىدۇ، جەننەتنىڭ خالىغان يەردە ئۇچۇپ يۈرۈپ، يەنە شۇ ئۇۋىسىغا قايتىپ كېلىدۇ دېگەن. دېمەك، بۇ بەرزەخ ھاياتىدىكى ھاياتمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. بەزى شېھىتلارنىڭكى روھلىرى قۇشلارنىڭكى ئىچىدە بولسا، بەزى شېھىتلار جەننەتنىڭ ئىشىكىدە بىر يەردە بولىدىكەن. ئەمدى جەفەر رازىياللاھۇ ئەنھۇغا كەلسەك، بۇ جەفەر رازىياللاھۇ ئەنھۇنىڭكى بەرزەخ ھاياتىدا ئىككى قانىتى بولىدۇ، شۇ قانىتى بىلەن جەننەتتە مالائىكىلەر بىلەن ئۇچۇپ يۈرىدۇ دېگەن. ئەمدى بۇ جەفەر رازىياللاھۇ ئەنھۇ بولسا ناھايىتى كاتتا ساھابە، ئىسلامغا ناھايىتى بۇرۇن كىرگەن، مۇشۇ مۇتە ئۇرۇشىدا رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم زەيد ئىبنىل ھارىسەنى بىرىنچى قوماندان قىلىپ، ئەگەر زەيد ئىبنىل ھارىسە شېھىت بولاپ كەتسە، جەئفەر رادىياللاھۇ ئەنھۇ قوماندان بولىدۇ دېگەن. مۇسۇلمانلار ئاشۇ مۇتەگە بارغاندىن كېيىن، ھازىر ئىئوردانىيەنىڭكى ئەتراپى شۇ. مۇسۇلمانلارنىڭكى ئەسكەر سانى ئۈچ مىڭ ئىدى. شۇ چاغدىكى يەنى روملۇقلارنىڭ ئەسكەر سانى يۈز مىڭ ئىدى. شۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمانلار جەڭگە كىرىپ كەتتى. جەڭدە زەيد ئىبن ھارىسە شېھىت بولدى. رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئاشۇ مەدىنىدە تۇرۇپ، نەق مەيداندىن خەۋەر بەردى. ۋەھىي ئارقىلىق ھازىر مانا زەيد ئىبن ھارىسە شېھىت بولاپ كەتتى دېدى. ئۇنىڭ كەينىدىن جەفەر رازىياللاھۇ ئەنھۇ قوماندانلىقنى تاپشۇرۇپ ئېلىپ، بايراقنى كۆتۈرۈپ جەڭ قىلدى. بايراق كۆتۈرگەن ئوڭ قولىنى كاپىرلار كېسىۋەتتى. بايراقنى سول قولى بىلەن كۆتۈرۈپ يەنە ئالغا ئىلگىرىلىدى. سول قولىنىمۇ كېسىۋېتىپتى. شۇنىڭ بىلەن بايراقنى ئاشۇ كېسىلىپ كەتكەن قولى بىلەن قۇچاقلىۋالدى. كېسىلىپ قېپقالغان قولىنىڭكى قېپقالغان يېرى بىلەن بايراقنى قۇچاقلاپ، مۇشۇ ھالەتتە شېھىت بولدى. ئابدۇللاھ ئىبنى ئۆمەر رازىياللاھۇ ئەنھۇ دەيدۇ، جەفەرنىڭ جەسىتىگە قارىسام، ئاشۇ نەيزىنىڭ ئىزى بولۇپ، قىلىچنىڭ ئىزى بولۇپ، ئوقيانىڭ ئىزى بولۇپ، توقسان يەر يارىلىنىپتۇ دەيدۇ. لېكىن دۈمبىسى تەرەپتە بىرمۇ يارا يوق دەيدۇ. دېمەك، كاپىرغا مۇشۇنداق ئالدىنى قىلىپ تۇرۇپ، قەتئىي كەينى قىلماي شېھىت بولاپ كەتتى. رەسۇلى ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، جەئپەر مانا ھازىر شېھىت بولاپ كەتتى، دەپ يىغلاپ كەتكەن. دېمەك، ئەمدى بەزى شېھىتلارنىڭمۇ ئاخىرەتتىكى ئورنى ئوخشاش بولمايدۇ. بىزنىڭكى رەسۇلى ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭكى بەرگەن خەۋىرى بىزگە يېتىپ كەلگىنى مۇشۇنچىلىك قېرىنداشلار. ھە، قانداقلا بولمىسۇن، ئۇ دۇنيانىڭكى ھەقىقىي ماھىيىتىنى بىز بىلەلمەيمىز ۋە بۇنى قىياسمۇ قىلىپ بولالمايمىز. يەنە بىر مەسىلە قېرىنداشلار، مۇشۇ شەھىتلەرنىڭكى جەسىتى بىلەن ئادەتتىكى نورمال ئادەمنىڭ جەسىتى قەبرىگە بىر يەر قويۇلسىمۇ ئەھۋالى ئوخشاشمايدۇ مەسىلەن نورمال ئادەمنىڭ جەسىتى بىئولوگىيە ئالىملىرى دەيدۇ دەپنە قىلىنىپ تۆت كۈندىن كېيىن بۇنىڭكى كۆزىنىڭ ئالمىسى مەڭزىگە ئېقىپ چۈشىدۇ دەيدۇ ئون بىر كۈندىن كېيىن بەدەندە بىر خىل قىزىل كافى رەڭ قارىغا مايىل بىر خىل داغلار پەيدا بولىدۇ دەيدۇ ئون بەش كۈندىن كېيىن ئادەمنىڭ جىسمى مۇشۇنداق كۆپەپ گۈمبەزدەك بولۇپ شۇنىڭ بىلەن شۇنداق بىر سانىنى ھېسابلاپ بولغىلى بولمايدىغان سانىنى ئاللا بىلىدىغان بىر خىل قۇرت پەيدا بولۇپ بۇ قۇرتلار پۈتۈن ئادەمنىڭ گۆشىنى يەپ ئاخىرىسىدا ئادەمنىڭ گۆشى قالمىغاندىن كېيىن بىر بىرىنى يەپ ئاخىرىسى بىر قۇرت قېلىپ ئۇ بىر قۇرتمۇ ئاچلىقتىن ئۆلۈپ مۇشۇنداق تۈگەيدۇ دېگەن ئەمما شەھىتلارچۇ شۇ جەسەتنىڭ يېنىغا شەھىتنى قويسا شەھىتلارنىڭ جەسىتى ساپساق تۇرىدۇ ئەمدى ئەنە مۇشۇ قۇرتلارغا ئا جەسەتنى يە ما جەسەتنى يېمە دېگەن كىم ئەم مۇشۇ ھەقتە ناھايىتى ۋەقەلىكلەر ناھايىتى كۆپ مەن سىلەرگە ئەڭ ئىشەنچلىك ھەم ناھايىتى ھەيران قىلارلىق بىر ۋەقەلىكنى دەپ بېرەي ئۆز ۋاقتىدا مۇشۇ يېقىنقى يىللاردا سەئۇدى ئەرەبىستاندىكى ئۇھۇد شەھىدلىكىگە يامغۇر ناھايىتى ئېغىر يېغىپ كەتكەنلىكتىن جەسەتلەر لەيلەپ قالغان شۇنىڭ بىلەن سەئۇدى ھۆكۈمىتى مۇشۇ ئۆلىمالارنى يىغىپ بۇ ئۇھۇد شېھىتلىرىنى قايتا دەپنە قىلىش ئىشىنى ئورۇنلاشتۇرغان. شۇنىڭغا قاتناشقان ئىراقلىق بىر ناھايىتى چوڭ بىر ئۇستاز بار، ئىسمى مۇھەممەد ساۋۋاپ دەپ. شۇ ساۋۋاپ دېگەن ئادەم دەيدۇ، مەن شۇ دەپنە قاتناشتىم دەيدۇ. دەپنە قاتنىشىپ، ھەمزە رازىياللا ئانھۇنى مەن ئۆز قولۇم بىلەن دەپنە قىلدىم. ئەمدى قانداق تونۇيدۇ بۇ ھەمزە رازىياللا ئانھۇ دېسە، بۇ ئادەم دەيدۇ، قارىسام قۇلىقى كېسىلگەن، بۇرنى كېسىلگەن، گەۋدىسى ناھايىتى زور، چۈنكى ھەمزە رازىياللا ناھايىتى چوڭ ئادەمدە يوغان.

ئەمدى بىز بۇ يەردە يەنە بىر بايان قىلىپ ئۆتىدىغان مەسىلە بولسا قېرىنداشلىرىمىز بىز بۇ بەرزەخ ھايات توغرىلىق دېدۇق بىز پەقەت بۇ غەيبىي مەسىلە بۇنى رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بىزگە قانداق دەپ بەرگەنسە شۇنداق دەپ بېرىمىز دەپ ئەنە شۇ بەرزەخ ھاياتىدا بەزى ئادەملەرنىڭكى ئازابلىنىۋاتقانلىقىنى رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بىزگە دەپ بەرگەن مەن شۇ ھەدىسنى ھەرقايسىڭلارغا سۇنماقچى چۈنكى رەسۇلى ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋ سەللەم، بۇ ھەر قانداق بىر ئاخىرەتكە مۇناسىۋەتلىك بولسۇن، ھەر قانداق ئىشنى ۋەھىي ئارقىلىق دەيدۇ. ۋە شۇنداقلا رەسۇلى ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇشۇ بەرزاخ ھاياتىدا بەزى كىشىلەرنىڭ ئۆزىنىڭكى يامان قىلمىشى سەۋەبلىك ئازابلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرگەن. بۇ ھەقتە رەسۇلى ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم شۇنداق دەيدۇ، يەنى رەسۇلى ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بۇ ئىشلارنى چۈشىدە كۆرگەن. ئەمدى بۇ ئىسلام شەرىئىتىدە پەيغەمبەرلەرنىڭ چۈشىدە كۆرگىنى ئوڭدا كۆرگىنى بىلەن ئوخشاش. ۋەھىينىڭ بىر تۈرى بولسا مۇشۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ چۈشىدە بايان قىلىنىشى بولىدۇ. رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم دەيدۇ، چۈنكى بۇ ھەدىس سەل ئۇزۇنكەن، مەن سىلەرگە ئۇيغۇرچىسىنى دەپ بېرەي. رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم دەيدۇ، بىر كۈنىسى مېنىڭ قېشىمغا دەيدۇ. ئىككى ئادەم كەلدى دەيدۇ، يەنى ئىككى پەرىشتە كەلدى دەيدۇ. ئىككى پەرىشتە كېلىپ، مېنى ئېپ ماڭدى دەيدۇ.

تاش بولسا ژۇمىلاپ نېرىسىغا كېتەتتى دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئادەم ئا تاشنى ئەكەگىلى كەتسە ما ئادەمنىڭ بېشى جايىغا كەپ قالاتتى يەنى بېشى ئورنىغا كەپ قالاتتى ئاندىن كېيىن يەنە شۇ تاش بىلەن ئۇرۇپ يەنە كەتسە مۇشۇنداق قىلىپ مۇشۇنداق ئىشنىڭ تەكرارلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ كۆرۈپ سۇبھاناللا بۇ ئىككىيلەن كىم ئۇ دېسەم بۇ ئىككى پەرىشتە دېدى يەنى ماڭە ماڭە دېدى شۇنىڭ بىلەن بۇ ئىككىسى بىلەن ماڭدىم دەيدۇ بۇ ئىككىسى بىلەن مېڭىپ ئوڭدىچە ياتقۇزۇپ قويغان بىر ئادەمنىڭ قېشىغا كەلدىم دەيدۇ ئۇ ئادەمنىڭ قېشىدا خۇددى گۆش ئېسىپ قويىدىغان كانارغا ئوخشاش بىر تۆمۈر تۇتۇۋالغان ھېم بىر ئادەم تۇرۇپتۇ دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن ئۇ كېلىپ ئاش كاناردەك تۆمۈرنى ئاغزىغا تىقىپ ئاغزىنى يىرتىپ ماشۇ قۇلاققىچە ئەكىپ قويىدۇ دەيدۇ ئاغزىنى مۇشتاق قۇلىقىنى ئاغزىدىن يىرتىپ ئاش كۆزدىن ئۆتكۈزۈپ مۇشۇنداق گەدىنىگىچە مۇشتاق ئەكىپ قويدى دەيدۇ ئاندىن كېيىن ئوڭ تەرەپنى ئاشتاق قىپ بولۇپ، سوڭ تەرەپ كەگىچە دەيدۇ. سوڭ تەرەپنى ئاشتاق قىغىچە ئوڭ تەرەپ ئەسلىگە كېلىدۇ دەيدۇ. يەنە ئوڭ تەرەپكە كەپ ئاشتاق قىلىدۇ دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن مەن سۇبھاناللا، ۋاي بۇ كىم ئۇ؟ دېسەم، ئىنتالىق، ئىنتالىق، يەنى ماڭ، ماڭ، يولۇڭنى داۋاملاشتۇر دېدى دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن مەن بىز مېڭىپ، ئاشۇ تونۇرغا ئوخشايدىغان بىر ئويمانلىققا كەپ قالدۇق دەيدۇ. شەكلى تونۇرغا ئوخشايدىغان بىر ئويمانلىق دەيدۇ. بۇ ئويمانلىقتىن بولسا ناھايىتى قالايمىقان ئاشۇ ھەر خىل ئاۋازلار چىقىۋاتاتتى دەيدۇ.

شۇنىڭ بىلەن مەن ئاۋۇلار كىمۇ دېسەم، ۋاي، ئىنتالىق، ئىنتالىق، يەنى ماڭە، يولۇڭنى داۋاملاشتۇر دېدى دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىز مېڭىپ، قىپقىزىل ئاش قانغا ئوخشايدىغان، سۇلىرى قانغا ئوخشايدىغان بىر دەرياغا كەلدۇق دەيدۇ. ئۇ دەريادا بىر ئادەم سۇ ئۈزۈۋاتاتتى دەيدۇ. سۇنى ئۈزۈپ شۇنداق دەريانىڭ قىرغىقىغا چىقسا، ئاش جىق تاشنى يىغىۋالغان

ياڭزىمۇ ياڭزا گۈللەر بار بىر باغچىغا كەپ قالدۇق ئۇ باغچىنىڭكى يېنىدا ناھايىتى قامەتلىك ئېگىز بىر ئادەم تۇراتتى دەيدۇ ئۇنىڭكى ئېگىزلىگىدىن ئۇنىڭ بېشىنى زادى كۆرگىلى بولمايتتى دەيدۇ ئۇنىڭ ئەتراپىدا بولسا شۇنداق جىق ئۇششاق بالىلار تۇرغان ئۇ ئۇششاق بالىلارنىڭ چىرايلىقلىقىدىن شۇنداق گۈزەل بىر ئۇششاق بالىلار ئەتراپىدا ئويناپ يۈرەتتى دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن ئىككى پەرىشتىگە ئۇلار كىم ئۇ دېسەم يەنە يولۇڭغا ماڭ دېدى بىز ماڭدۇق، مېڭىپ شۇنداي چوڭ بىر ناھايىتى بۆك باراقسان بولاپ كەتكەن بىر دەرەخنىڭ تۈۋىگە كەلدۇق. ئۇنىڭدەك بۆك باراقسانلىق، ئۇنىڭدەك چىرايلىق بىر دەرەخنى كۆرەپ باقمىغان دەيدۇ. ئۇ ئىككى پەرىشتە ماڭا دېدى، دەرەخكە چىق دېدى. مەن شۇ دەرەخكە چىقتىم. چىقىپ، ئۇ دەرەخنىڭ ئۈستىگە بىر خىشى ئالتۇندىن، بىر خىشى كۈمۈشتىن سېلىنغان بىر شەھەرگە كېلىپ قالدۇق دەيدۇ. شەھەرگە كېلىپ.

شۇ بىلەن ئۇلار بېرىپ دەرياغا چۆكتى، ئۇلار شۇنداق بىر چىراغ چىرايلىق ئادەملەرگە ئايلانغان ئىدى دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئىككى پەرىشتە ماڭا، مانا بۇ شەھەر بولسا، يەنى كېسىكى ئالتۇن، ئۇنىڭ لايلىرى ئىپار زەپەردىن بولغان مۇشۇ شەھەر بولسا، جەننەتۇ ئەدەن جەننىتى دېگەن شۇ، دېدى ۋە ماڭا بېشىڭنى ئۈستۈن قىلىپ قارا، ئو، شۇ سېنىڭ مەنزىلىڭ، تۇرارگاھىڭ، دېدى. كۆزۈمنى ئاسمانغا قىلىپ شۇنداق ئېگىزگە قارىسام، ئۇ يەردە خۇددى ئوپپا ئوھ، بۇلۇتتەك بىر قەسىر كۆرۈندى. مەن شۇنىڭ بىلەن بۇ ئىككىسىگە مېنى ئاش قەسرىمگە كىرگىلى قويۇڭلار، ئاللا سىلەرگە رەھمەت قىلسۇن، دېسەم، ماڭا، ھا، ھازىر بولمايدۇ، سەن ھامىنى كىرىسەن، دېدى، دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇ ئىككىسىگە، مەن بۇ كېچە ئاجايىپ ھەيران قالارلىق ئىشنى كۆردۈم. بۇ مەن كۆرگەن ئىشلار نېمە؟ دېسەم ئۇلار، بىز ساڭا ئەمدى دەپ بېرىمىز. ئەمما سەن ئاش بىرىنچى بولۇپ بېشى تاش بىلەن يانجىلىۋاتقان ئادەم بولسا دەيدۇ. بۇ قۇرئاننى ئۆگەنگەن، قۇرئاننى ئوقۇغان ئادەم بولۇپ ۋە بۇ ئادەم قۇرئان ئوقۇغان، قۇرئان ئۆگەنگەن ئادەم بولۇپ قۇرئانغا ئەمەل قىلمىغان ۋە پەرز نامازلار ۋاقتى كەلگەن چاغدا ئۇخلىغان ئادەم. يەنى دېمەك ئەھلى ئىلىملەر موللىلار دېمەكچى. بۇ قانداق موللىلار دېگەن چاغدا، ئەستەغفىرۇللا، ئۆزىنىڭكى ئۆگەنگەن ئىلمىگە ئەمەل قىلمىغانلار دەيدۇ. ئەمما ئاشۇ خۇددى ئەمما كاناردا ئاشۇ ئاغزىدىن قۇلىقىغىچە، كۆزىدىن گەدىنىگىچە مۇشۇنداق يىرتقان ئادەم بولسا، بۇ ئادەم يالغانچى، كاززاپ. ئاشۇ ئەتىگەنسېرى ئۆيدىن چىقىپ شۇنداق بىر يالغان ئېيتىدۇ، بۇنىڭ يالغىنى پۈتۈن خەلق ئارىسىدا

ئەمما سەن ئاش ھېلىقى باغچىدا كۆرگەن ناھايىتى ئېگىز ئادەم بولسا ئىبراھىم ئەلەيھىسسالام. ئەتراپىدىكى ئاشۇنداق چىرايلىق، گۈزەل، كىچىك بالىلار بولسا مانا شۇ مۇسۇلمانلارنىڭكى بوۋاق ۋاقتىدا ئۆلۈپ كەتكەن بالىلىرى دەپ ماڭا دەپ بەردى دەيدۇ. مۇشۇنىڭ بىلەن ھەدىس بۇ يەردە ئاياغلاشتى قېرىنداشلار. مانا بۇ يەردىكى پۈتۈن بولۇۋاتقان ئىشلار مۇشۇ بەرزەخ ھاياتىدا بولۇۋاتقان ئىشلار. ئاش زىناخورلارنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى، جازانىخورلارنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى، ئىلىم ئوقۇپ ئىلمىگە ئەمەل قىلمىغان موللىلارنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى مۇشۇ ھەدىستە يەنى بەرزەخ ھاياتىدا مۇشۇنداق بايان قىلىنغان بىز بۇ بەرزەخ توغرۇلۇق كەلگەن ھەدىس مۇشۇنچىلىك بىز مۇشۇ يەردە توختىلىپ بەرزەخنىڭ مۇشۇنداق بولىدىغان ئىشلار مانا شۇ قېرىنداشلار بىز دېدۇق بۇ قەبرە يا دوزاخنىڭ بىر ئورىكىگە ئايلىنىدۇ يا جەننەتنىڭ بىر باغچىسىغا ئايلىنىدۇ دەپ ئەمدى شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ مۇشۇ قەبرىگە، قەبرە ئازابىغا سەۋەب بولىدىغان ئىشلار قايسى، ياكى مۇشۇ قەبرىدە بىزنى نېمەتكە، راھەت، پاراغەتكە ئېرىشتۈرىدىغان ئىشلار قايسى، مۇشۇ ھەقتە توختىلىمىز، چۈنكى رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بۇ ھەقتە بىزگە ناھايىتى تەپسىلىي بايان قىلىپ بەرگەن. چۈنكى بۇ قەبرىدە ئازاب بولۇشنىڭ ياكى نېمەت بولۇشنىڭ بۇنىڭ سەۋەبلىرى بار. بۇنىڭ سەۋەبىنى ئاللا تائالا بىزگە ھالال، ھارام، ھىدايەتنىڭ سەۋەبلىرى، ئازغۇنلۇقنىڭ سەۋەبلىرى ھەممىنى بايان قىلىپ بەرگەن. ئاللا ھېچكىمگە زۇلۇم قىلمايدۇ. شۇنىڭ ھازىردىن باشلاپ قۇلىقىمىزنى دىڭ تۇتۇپ، مۇشۇ قەبرە ئازابىغا سەۋەب بولىدىغان ئىشلار نېمە؟ بۇنى بىلىپ، بۇنىڭدىن ئۆزىمىزنى تارتىپ، ئاندىن كېيىن مۇشۇ قەبرە ئازابىدىن بىزنى قۇتقۇزىدىغان ئىشلار قايسى بۇنى قىلىپ، مۇشۇ كۈندىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن تەييارلىق قىلايلى. مەن ماشۇ ماتېرىياللاردا قەبرە ئازابىنى بىزگە ۋاجىپ قىلىپ قويىدىغان، يەنى بىزگە قەبرە ئازابىغا سەۋەب بولىدىغان يامان ئىشلار ھەققىدە ئىزدەندىم. ئەنە بۇ ئىشلار تەخمىنەن قىرىق يەتتە ئىشلاركەن. كۆپ، كۆپىنچە ھالەتتە بۇ پەقەتلا قىرىق يەتتە ئەمەس، تەخمىنەن قىرىق يەتتىكەن. ئە مەن بۇ قىرىق يەتتىنى سىلەرگە دەپ بېرىمەن ۋە بۇ قىرىق يەتتىنىڭكى مۇشۇ قىرىق يەتتە ئىشنىڭكى بىزگە قەبرە ئازابىنى سەۋەب قىلىپ قويىدىغان سەۋەب ئىكەنلىكىنى ۋە بۇنىڭ قۇرئان، ھەدىستىكى دەلىل، فاكىتلىرىنى دەپ ماڭىمەن. ناۋادا بىر ئادەم مۇشۇ قىرىق يەتتە گۇنانى ئەمدى ماشۇ قىرىق يەتتە گۇنا بار، مۇشۇنى قىلغان ئادەم قەبرىدە ئازابلىنىدۇ. ئەمدى ئەگەر مۇشۇ قىرىق يەتتە گۇنانى ئەمدى ئەگەر ئۇقماي قىلىپ قالغان بولسا، مۇشۇ قەبرىدە جازاسىنى تارتىدۇ. ئەمما ئۇقۇپ قىلغان بولسا، ئۇ مۇسۇلمانداشلىقتىن چىقىپ كېتىدۇ. چۈنكى ئۇ ئاللا ھارام قىلغان ئىشنى ھالال قىلدى. ئەمدى مۇشۇ قىرىق يەتتە گۇنا-مەسىيەتنىڭكى ھەر بىرىنىڭ ئۆزىگە چۈشلۇق قەبرىگە كىرگەندە ئازابى بار. شۇنىڭ ئۈچۈن مەن بۇنى ھەرقايسىلىرىغا دەيمەن. بىرىنچى بولۇپ، مېھرىبان ئىگەم ئاللا مۇشۇ ئىشلارنى مەندەك بىر بىچارىنىڭ قىلماسلىقىغا مېنى مۇۋەپپەق قىلسۇن. ئىككىنچى بولۇپ، ھەرقايسىلىرى مۇشۇنى ئوبدان ئاڭلاپ، شۇنىڭغا بىر ئەمەل قىلسىلا، چۈنكى ئاللا سۇبھانە تائالا قۇرئانى كەرىمدە، ۋەزەككىر فەئىننەززىكرا تەنفەئۇلمۇئمىنىن دەيدۇ. ئەي مۇھەممەد، سېنىڭ مەجبۇرىيىتىڭ

قەبرە ئازابىغا سەۋەب بولىدىغان بىرىنچى ئىش بولسا يالغانچىلىق ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا قۇرئانى كەرىمدە تەخمىنەن ئىككى يۈز سەكسەن ئايەتتە يالغانچىلىقنى تەنقىدلەپ يالغانچىلىقنىڭ ناھايىتى يامان ئېغىر ئىكەنلىكىنى دېدى ئىسلام بولسا يالغانچىلىقنى ھارام قىلدى يەنى بۇ قۇرئانى كەرىمدە ئىككى

بىر ئادەمنىڭ خۇلق مىجەزىدىكى ئەڭ ئېغىر ئىش يالغانچىلىقتى دەيدۇ بىر ئادەم رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم قېشىدا يالغان ئېيتقان بولسا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام شۇ ئادەم شۇ يالغانچىلىقتىن تۆبە قىلغىنىغا قەدەر كۆڭلىدە شۇ ئادەمگە نىسبەتەن بىر كەيپىيات پەيدا بولۇپ ئەمدى قېرىندىشىم بۇ يالغانچىلىق ھەققىدە ھەممىمىز بىلىمىز بەك يامان ئىش ئىمام تىرمىزىي رىۋايەت قىلغان ھەدىستە ئىننەل كىزبە يەئدىلۇش شىركە دېگەن يالغانچىلىق شىرك بىلەن ئوخشاش بولىدۇ. ئۈچىنچىسى، قېرىندىشىم سىز ئەگەر مۇناپىقلىقنىڭ بىر ماركىسى بولسا، يا مۇناپىقنىڭ بىر كىيىمى بولسا، شۇ كىيىمنى كىيىشكە رازى بولامسىز؟ مەخسۇس مۇناپىقلار كىيىدىغان بىر دوپپا باركەن، شۇنى بىرەر سائەت كىيىپ جامائەتنىڭ ئالدىدا ماڭالامسىز؟ ھەرگىز بۇنىڭغا ماڭالمايسىز. كىم بىر مۇسۇلمان ئۆزىنى مۇناپىقنىڭ قاتارىدىن قىلىشنى خالايدۇ؟ مانا بۇ يالغانچىلىق، يالغان سۆزلەش بىزنى مۇشۇ مۇناپىقلارنىڭ قاتارىدىن قىپ قويىدۇ. چۈنكى رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم شۇنداق دەيدۇ، كىمدە بىر تۆت ئىش تېپىلسا، بۇ خالىس مۇناپىق بولاپ كېتىدۇ دەيدۇ. ئەگەر ئۇ ئىشتا شۇ تۆت كىشىنىڭ تۆت ئىشنىڭ بىرەرسى تېپىلىپ قالسا، مۇناپىقلىقنىڭ ئالامىتى تېپىلغان بولىدۇ. تۆت ئىشنىڭ ھەممىسى تېپىلسا، بۇ ناھايىتى ساپ مۇناپىق بولىدۇ دەيدۇ. ئۇنىڭ بىرىنچىسى گەپ قىلسا يالغان گەپ قىلىدۇ. دېمەك يالغانچىلىق بولسا مۇناپىقنىڭ بىر ئالامىتى رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن مۆمىن قورقۇنچاق بولامدۇ دەپتى ھە دېدى مۆمىن بەخىل بولامدۇ دەپتى ھە شۇنداق بولىدۇ دېدى مۆمىن يالغانچى بولامدۇ دەپتى ياق دېدى بۇ بەك ئېغىر رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بىر ھەدىستە دەيدۇ yutbaul mu'min ala kullil hisal illal kezib deydi mo'min har xil mijozlik bo'lishi mumkin ammo yag'an cho'mmaydi deydi ئەمدى بۇ يالغانچىلىق ئىچىدە ئەڭ ئېغىرى ئاللا ۋە ئاللانىڭ رەسۇلىغا يالغانچىلىق قىلىش ئاللا دېمىگەن ئىشنى دېدى دېيىش بىلمەي تۇرۇپ پەتىۋا بېرىش بىلمەي تۇرۇپ دىندا سۆزلەش ھەدىسلەرنىڭ راست ھەدىس يالغان ھەدىس دەئىپ ھەدىسلىكىنى ئۇقماي تۇرۇپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنى دېگەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇنى دېگەن دەپ رەسۇلۇللانىڭ نامىدىن يالغان ئېيتىش ۋە شۇنداقلا ئەڭ يامان يالغانچىلىقلارنىڭ يەنە بىرى ماش ئۆزىمىز ئىشىنىدىغان ئادەمگە يالغانچىلىق قىلىش بىزگە پەقەت ئىشىنىپ چىن كۆڭلىدىن ئىشەنگەن ئادەمگە يالغانچىلىق قىلىش بۇمۇ ئاجايىپ يالغانچىلىق ئىچىدىكى ئەڭ چوڭ يالغانچىلىق قېرىنداشلار شۇنىڭ ئۈچۈن بىز مۇشۇ قەبرە ئازابىدىن ساقلىنىمىز دەيكەنمىز مۇشۇنداق يالغانچىلىقتىن ئىبارەت رەزىل سۈپەتتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك ئۇنىڭدىن قالسا ھەرقانداق بىر مۇسۇلمان ئاللانىڭ دەرگاھىدا يالغانچى دەپ يېزىلىپ قېلىشنى خالامدۇ؟ بىز يالغانچىلىق قىلىۋەرسەك قېرىنداشلار ئاللانىڭ دەرگاھىدا يالغانچى دەپ يېزىلىپ قالىمىز. رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ھەدىس شەرىپتە دەيدۇ، يالغانچىلىق يامان ئىشقا باشلايدۇ دەيدۇ. بۇ يالغانچىلىقنىڭكى شۇنداق يالغان گەپ قىلغاندىن كېيىنلام بۇنىڭ ئىككىنچى قەدىمى بولىدۇ دەيدۇ يامان يامان ئىش. يامان ئىش دوزاخقا باشلايدۇ. بىر ئادەم يالغان گەپ قىلىدۇ، يەنە يالغان گەپ قىلىدۇ. مۇشۇنداق قىلىپ. ئاللانىڭ دەرگاھىدا يالغانچى كاززاپ دەپ يېزىلىپ قالىدۇ دەيدۇ ئابدۇللا ئىبنى ئامىر دەپ بىر ساھابە بار ئىدى بۇ زات شۇنداق دەيدۇ بىزنىڭ ئۆيگە ئۆيگە رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم كەلدى دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇ چاغدا كىچىك بولغانلىقتىن بالىلار بىلەن ئوينىغىلى كەتتىم بىردەمدىن كېيىن ئانام مېنى چاقادى دەيدۇ ۋاي ئابدۇللا

مۇشۇ ئادەم ئەلەيھىسسالامغا دېيىلىپتىدە، ئەي ئادەم! سىلنى ئاللا ئۆز قولى بىلەن ياراتتى، ئۆزىنىڭ روھىدىن سىلگە پۈۋلىدى، ئاندىن كېيىن سىلەرنى جەننەتتە ئورۇنلاشتۇردى، شۇندا تۇرسا نېمە دەپ يەنە بۇ دەرەخنى يەپسالا، ئاللا چەكلىگەن دەرەخنى، دېسە، ماڭا شەيتان قەسەم قىلىپ تۇرۇپ، بۇنى يېسەڭ ھېچنېمە بولمايدۇ، بۇنى يە، دەپ قەسەم قىلغاندىن كېيىن، مەن ئاللانىڭ بىر مەخلۇقى قەسەم قىلىپ تۇرۇپ يالغان گەپ قىلا دەپ مانا تەسەۋۋۇر قىلىپ باقماپتىكەنمەن دېگەن گەپتە قېرىنداشلىرىمىز دېمەك ئادەم ئەلەيھىسسالام بىر ئادەمنىڭكى بىر يالغان گەپ قىلىشنى تەسەۋۋۇرمۇ قىلمىغان مۇشۇنداق ساپ ئويلاپ باقايلى بۇ يالغان يامىن ئىشنىڭ ناھايىتى ئېغىر ئىكەنلىكىنى بىلدى شۇنىڭ ئادەم ئەلەيھىسسالامغا شەيتان نېمە دېدى ئۇ شەيتان ھاۋا ئانىمىز بىلەن ئادەم ئەلەيھىسسالامغا قەسەم قىلىپ تۇرۇپ، ماھىيەتتە مەن بولسام ئەلۋەتتە سىلەرگە ناھايىتى بىر ئەستايىدىل نەسىھەت قىلغۇچىمەن دەپ مۇشۇنداق قەسەم قىلىپ بەرگەن ئىكەن. ئەمدى ئادەم ئەلەيھىسسالام دەيدۇ-دە، بىر ئادەم بۇ ئاللانىڭ مەخلۇقى، ئاللانىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىپ يالغان گەپ قىلماس دەپ مۇشۇنداق ئويلاپتىمەن دەيدۇ. دېمەك، يالغان گەپ قىلىش ئېغىر ئىكەنلىكى ۋە ساغلام تەبىئەتلىك ئىنسانلار ئۈچۈن بۇ ئاجايىپ چوڭ بىر ئەيىب ئىكەنلىكى بۇنىڭدىن كۆرۈۋالساق بولىدۇ. شۇنى بىلىپ قويۇشىمىز كېرەككى، قېرىنداشلىرىمىز يالغانچىنى ئاللا لەنەت قىلىدۇ. يالغانچىغا ئاللانىڭ پەيغەمبىرى لەنەت قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن پۈتۈن دۇنيادىكى ئادەملەر بۇ يالغانچىنى يامان كۆرىدۇ. شۇنىڭغا بۇ يالغانچىلىقنى ھەتتا مۇسۇلمانلار ئەمەس، ئادەتتە دىنسىزلارمۇ يامان كۆرىدۇ قېرىنداشلار. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلماندا قەتئىي تېپىلسا بولمايدىغان بىر سۈپەت. مۇسۇلماندا تېپىلىپ قالسا قەتئىي، قەتئىي بولمايدۇ قېرىنداشلار. ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا لا ئىلاھە ئىللاللا مۇھەممەدۇر رەسۇلۇللا دەپ ئىمان ئېيتقان بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى بۇ ئەڭ نىجىس، ئەڭ رەزىل، ئەڭ پەسكەش بولغان يالغانچىلىقتىن ئىبارەت بۇ سۈپەتنى بىزدىن ناھايىتى يىراق قىلسۇن. ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا يالغانچىلىقنى قىلماڭلار دېمەي، يالغانچىلىققا يېقىنمۇ كەپ سالماڭلار دېدى قېرىنداشلىرىمىز. قەبرە ئازابىغا سەۋەب بولىدىغان بىرىنچى ئىش مانا شۇ بىز رەسۇلى ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭكى چۈشىدە ئىككى پەرىشتە ئېلىپ ماڭغان يەردە بىرسىنى ياتقۇزۇپ قويۇپ ئاشۇ كانارنى ئاغزىغا تىقىپ گەدىنىگىچە جىرتقان كۆرۈنۈشنى رەسۇلى ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بىزگە دەپ بەردى بۇنىڭدىمۇ يالغانچىلىق نەقەدەر يامانلىقى چىقىپ تۇرىدۇ قېرىنداشلار ئىككىنچى بىزنىڭكى قەبرىدە گۆر ئازابى تارتىپ قېلىشىمىزغا سەۋەب بولىدىغان ئىككىنچى ئىش بولسا، ئاللانىڭ كىتابىنى ئەمەلىي تۇرمۇشىمىزدا، رېئال تۇرمۇشىمىزدا ئەمەلىيلەشتۈرمەسلىك. لا ئىلاھە ئىللاللا مۇھەممەدۇر رەسۇلۇللا دېگەن ئادەم ئىسلامغا تولۇق كىرىش كېرەك. ئىسلامغا تولۇق كىرگەنلىكنىڭ ئىپادىسى ئۆزىنىڭ بارلىق چوڭ-كىچىك ئىشلىرىدا قۇرئان ۋە ھەدىسنى ھاياتلىق يولىنىڭكى يېتەكچىسى قىلىش كېرەك. شۇنىڭ ئۈچۈن قۇرئان ھەدىسنى ھۆكۈمدار قىلىش، بارلىق ئىشلىرىمىزنى قۇرئان ھەدىس بويىچە قىلىش بىزنىڭ ئىختىيارىي ياكى بىر سۈننەت ياكى بىر مۇستەھەب مەسىلە ئەمەس. بۇ ئاللانىڭ قۇرئانىنى ۋە ھەدىس شەرىفنى ھۆكۈمدار قىلىش بۇ ئىسلامنىڭ ئىسلامنىڭ ھەممىسى شۇ. پۈتۈن ئىسلام شۇ قېرىنداشلار. الله سبحانه وتعالى سورة نسانىڭ ئاتمىش بەشىنچى ئايىتىدە فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Ey Muhammed senin perverdigarın bilen qasamki, ola hergiz mu'min bulamaydı dedi. بۇ ئۇلار ھەرگىز مۆمىن بولالمايدۇ تاكى ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ ئارىسىدا يۈز بەرگەن دەتالاشلىرىغا سېنى ھۆكۈمدار قىلمىغىچىلىك ئاندىن كېيىن سەن ھۆكۈمنى ئۇلارغا دەپ بەرسەڭ مەسىلىسىگە سەن پەتىۋا بەرسەڭ قۇرئاندىن جاۋاب بەرسەڭ ئۇلار شۇ ھۆكۈمنى قوبۇل قىلغان چاغدا ئۆزىنىڭ قەلبىدە قىلچە بىر قىسىنچىلىق، قىلچە بىر نارازىلىق تۇيغۇسى بولماسلىقى كېرەك. ۋە ئۇنىڭ ئۈستىگە، ۋە يۇسەللىمۇ تەسلىما دەيدۇ. بىز، ئاللانىڭ ھۆكمى مۇشۇ بولسا، بۇنىڭغا رازى بولدۇق. مەيلى بۇ ھۆكۈمنىڭكى ھېكمىتىنى، بۇ ھۆكۈمنىڭكى ئارقا كۆرۈنۈشىنى، بۇ ھۆكۈمنىڭكى سىرلىرىنى مەيلى بىلەيلى، بىلمەيلى، ئاللا ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ئاللا ھېكمەت بىلەن ئىش قىغۇچىدۇر، ئاللا ئۆزىنىڭ بەندىنى ياخشى كۆرىدۇ، بەندىلەرنى ھەرگىز خاتا يولغا باشلىمايدۇ دەپ ئاشۇ يۈزدە يۈز خۇشاللىق بىلەن تەسلىم بولمىغىچىلىك ئۇلار ھەرگىز مۆمىن بولمايدۇ يەنى بىرىنچىسى قۇرئان ھەدىسنى ئۆزىگە ھۆكۈمدار قىلمىغىچىلىك ئىككىنچىسى قۇرئان ھەدىستىكى ھۆكۈملەرنى ئاڭلىغىنىمىزدا قەلبىمىزدە قىلچە بىر نارازىلىق قارشى بولماسلىق ئۈچىنچىسى يۈزدە يۈز تەسلىم بولۇش مانا بۇ ئاللا سۇبھانە تائالانىڭكى قۇرئاندا بىزگە قىلغان خىتابى ئىبنى قەييىم جەۋزى رەھمەتۇللاھى ئەلەيھ دەيدۇ بىر ئادەم مۇشۇ قۇرئان ھەدىسنى ئۆزىنىڭ قانۇنى قىلسا بارلىق ئىشلىرىنى شۇ قۇرئان ھەدىس بويىچە قىلسا بۇ بىر مۇسۇلمانلىق دەرۋازىسىغا قەدەم قويغان بولىدۇ دەيدۇ ئاندىن كېيىن ھەرقانداق بىر ئىشىغا ئاللاھ ۋە ئاللاھنىڭ رەسۇلىنىڭكى ھۆكمى بايان قىلىنغان چاغدا، قەلبىدە شۇنىڭغا بىر نارازى بولماي، قەلبىدە بىر قىسىنچىلىق ھېس قىلمىسا، بۇ مۆمىنلىك دەرىجىسى بولىدۇ، دەيدۇ. ئاندىن كېيىن بۇ ئاللاھنىڭ ئۆزىگە ناھايىتى دۇنيا ئاخىرەتتە پايدىلىق ھۆكۈمنى قىلىدىغانلىقى، قۇرئان ھەدىس ئاساسىي جەھەتتىن مۇشۇ دۇنيادىكى ئىنسانلارنى توغرا يولغا باشلاپ، زىيانلىق يولدىن توسۇپ، دۇنيا ئاخىرەتلىك بەختكە ئېرىشتۈرىدىغان بىر ھاياتلىق پروگراممىسى، ھاياتلىق يولى ئىكەنلىكىگە ئىشىنىپ، يۈزدە-يۈز تەسلىم بولغىنى بۇ ئېھسانلىق دەرىجىسىگە يەتكىنى، دەيدۇ ئىمام قەييىم رەھمەتۇللا ئەلەي. ئاللا ۋە ئاللانىڭ رەسۇلى بىزگە كىشىلەر بىلەن قانداق مۇئامىلە قىلىمىز؟ چوڭلار بىلەن قانداق مۇئامىلە قىلىمىز كىچىكلەر بىلەن قانداق مۇئامىلە قىلىمىز ئەتراپىمىزدىكى كىشىلەر بىلەن قانداق مۇئامىلە قىلىمىز سەپەردە نېمە ئىش قىلىمىز ئۆيىمىزدىكى چاغدا نېمە ئىش قىلىمىز پۇلنى قانداق تاپىمىز تاپقاندىن كېيىن پۇلنى قانداق ئىشلىتىمىز ئەرلەر ئاياللىرىغا قانداق مۇئامىلە قىلىدۇ ئايال ئەرگە قانداق مۇئامىلە قىلىدۇ دادا بالىغا قانداق مۇئامىلە قىلىدۇ بالا دادىغا قانداق مۇئامىلە قىلىدۇ قاچان كۈلىمىز قاچان كۈلۈمسىرەيمىز قاچان چاقچاق قىلىمىز قاچان ئويلايمىز قاچان ئوينايمىز؟ قاچان غەمكىن بولىمىز؟ قاندا ۋاقىتتا ۋە قانداق ئاچچىقلىنىمىز؟ قاندا چاغدا يىغلايمىز؟ بىزگە پايدىلىق نېمە نەرسە، زىيانلىق نەرسە نېمە؟ مۇشۇ بارلىق ھاياتىمىزدىكى چوڭ كىچىك ھەممە نەرسىدە بىزگە ئاللا ۋە ئاللانىڭ رەسۇلى بىزگە ئۆگەتتى. شۇنى شۇ بويىچە، ئاللا ۋە ئاللانىڭ رەسۇلى بويىچە، قۇرئان ھەدىس بويىچە مۇشۇنى ئەمەلىي تۇرمۇشىمىزدا بىر تەرەپ قىلمىساق، بىزنىڭكى يەنى ئاللانىڭكى كىتابىنى، ھاي ئاللانىڭ قۇرئانى بولغان كىتابنى ھاياتىمىزدا ئەمەلىيلەشتۈرمىگەن دېگەن جىنايەت بىلەن قەبرە ئازابىغا قېلىشقا سەۋەب. قەبرە ئازابىغا سەۋەب بولىدىغان ئۈچىنچى ئىش بولسا ھارام زىنا، يەنى زىناخورلۇق. بۇ زىناخورلۇق جەمئىيەتكە ئىنسانىيەتكە، ساغلاملىققا، ئىمانغا، ئىسلامغا ۋە مۇسۇلمانلارغا ناھايىتى زىيىنى ئېغىر. بۇ زىناخورنىڭكى مۇشۇ دۇنيادىلا ئاللا جازا بېرىدىغانلىقىنى دېگەن. شۇ قاتاردىن بۇ زىناخورنىڭكى يۈزى قارا بولىدۇ، قەلبى قارا بولىدۇ. شۇ زىناخورغا بېرىلگەن دۇنيادىكى جازا، مۇشۇ زىناخور زادى مەلۇم مۇددەتتىن كېيىن بولسىمۇ داۋاملىق كەمبەغەل ياشايدۇ دېگەن. ھەدىسى شەرىپتە رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم. ئىننە زىنا يۇرىسۇل فەقرە ۋەلەو بەئدە ھىن، زىناخورلۇق كەمبەغەللىكنى مىراس قالدۇرىدۇ، ناۋادا مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن بولسىمۇ دېگەن. يەنە شۇ زىناخورلارغا بېرىلىدىغان جازانىڭ قاتارىدىن، بۇ زىناخور خەقنىڭ خوتۇن بالىلىرىنى زىنا قىلسا، ئۇنىڭمۇ خوتۇن بالىلىرى بىلەن قىزلىرى بىلەن زىنا قىلىدىغان بىر زىناخور مۇسەللەت قىلىنىدۇ دېگەن. بۇ ھەقتە مۇشۇ

سەن مۇشتا قىپسەن ئىگە بول دېسە مەن قىزىڭنىمۇ كۆرمىدىم بالاڭ قىزىڭ نەدىن تېپتىكەن ئۇ بالىنى دەپ مۇشتا تىللاپ ھاقارەتلەپ ئۆيدىن قوغلىۋەتتىم دەيدۇ كۈنلەر ئۆتۈپ بىر كۈنسى ئۆيگە كىرسەم ئانام ھوشىدىن كېتىپ يېتىپتۇ دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن ئانامنى ئۇنى قىلىپ بۇنى ھوشىغا كەلتۈرسەم يەنە شۇندا ئىچىگە ئۇھ تارتىپ يەنە ھوشىدىن كەتتى دەيدۇ يەنە ھوشىغا كەلتۈرسەم يەنە ئاشۇندا ئۇھ تارتىپ يەنە ھوشىدىن كەتتى ئىككى ئۈچىنچى قېتىم ھوشىغا كەلگەنكەن نېمە بولدى دېسەم سىڭلىڭ قوشنىمىزنىڭكى ئوغلى بىلەن زىنا قىلىپ قورسىقى بالا بولۇپ قاپتۇ دېدى شۇنىڭ بىلەن بۇ كاللامدىن ئوت چىقىپ كەتتى دېدى شۇنىڭ بىلەن قوشنامنىڭكى ئوغلىنى تېپىپ ياقىسىدىن سۆرەپ ئاچىقىپ ما قىلغان ئىشىڭغا ئىگە بول دېسەم مەن ھېلىقى چاغدا ھېلىقى قاقنى ھېلىقى قىزنىڭ ئاتا ئانىسىنى قانداق ھاقارەت تىللىغان بولسام ئەينەن مۇشۇنى ھاقارەتلەپ سەن سىڭلىڭ نەدىن تېپىپ كەلگەن بالىنى ماڭا تاڭامسەن سىڭلىڭنى ئۆزىدىن سورا بالىنى نەدىن تېپتىكەن دەپ مېنى ئەينەن ھاقارەتلەپ يولغا سېلىۋەتتى دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن بۇ ئىشلار ئۆتتى ئۆتۈپ مانا بۇ يەنە بىر نەچچە يىل ئۆتكەندىن كېيىن توي قىلدىم دەيدۇ توي قىلسام ئايالىم ئەسلى بىر زىناخوركەن دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن ئاللا ماڭا بۇ جازانى بېرىپتۇ دەپ شۇنىڭ بىلەن بۇنى ناھايىتى تەستە بۇ ئىشنى ئۆتكۈزۈپ شۇنىڭ بىلەن بىر بالىلىق بولدۇق شۇنىڭ بىلەن بۇ قىز olti yoshga kirgan vaqtda bir kun sirtdan yig'lab kiryotidi nim bo'lganki deb so'rishdi qilsak binoga qaraydigan قاراۋۇل قىزىمغا باسقۇنچىلىق قىپتۇ. مانا بۇ زىناخورغا بېرىلغان مۇشۇ دۇنيادا بېرىلغان جازا قېرىنداشلىرىمىز. رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ قېشىغا بىر ياش بالا كەلدى. رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بۇ ياش بالىنى ئىسلامغا دەۋەت قىلدى، ئىسلامغا چاقىردى. بۇ بالا ئىسلامنى چۈشەنگەندىن كېيىن ئىسلامغا كىرمەكچى بولدى. كىرمەكچى بولۇپ، ئەي ئاللانىڭ پەيغەمبىرى! مەن ئىسلامنى ياخشى كۆردۈم، ئىسلامنى چۈشەندىم، مەن ئىسلامغا كىرىشنى خالايمەن. لېكىن ماڭ مەن ئۆزەم ناھايىتى ياخشى كۆرىدىغان بىر ئىش بار بۇنىڭغا بىر ئىجازەت بەرسىلە دېدى رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۇ ئىش نېمىتى دەپتى مەن زىنانى ياخشى كۆرىمەن مەن ئىسلامنىڭ بارلىق كۆرسەتمىلىرىگە ئەمەل قىلسام لېكىن ماڭا زىنا قىلىشقا رۇخسەت بەرسىلە دېدى ئەتراپىدىكى ساھابىلەر بۇ ياشنىڭ بۇ گېپىدىن ناھايىتى ھەيران قېلىپ خاپا بولۇشتى ئەمما رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئالدىرىماي بۇ ياشنى مېنىڭ قېشىمغا يېقىن كەل دەپ يېقىن ئەكىلىپ، بۇ ياشنىڭ مۈرىسىگە قولىنى قويۇپ تۇرۇپ، سېنىڭ ھەمشىرەڭ بارمۇ؟ سېنىڭ بىر تۇغقان سىڭىللىرىڭ بارمۇ؟ دەپتى. بار، دەپتى. سەن باشقىلارنىڭ ئاشۇ ئۆزۈڭنىڭ سىڭلىسى بىلەن زىنا-پاھىشە قىلىشنى ياقتۇرامسەن؟ دېدى. بۇ ياش بۇ گەپنى ئاڭلاپ بېشىغا چېقىن چۈشكەندەك ئورنىدىن تۇرۇپ، يا رەسۇلاللا كىمكەن شۇ؟ مەن ئۇنى. ئاچچىقىدىن تىترەپ كەتتى. رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم شۇنىڭغا ئۇلاپلام، سېنىڭ ئاناڭ بارمۇ؟ دەپتى. بار دەپتى. باشقىلارنىڭ سېنىڭ ئاناڭ بىلەن زىنا قىلىشىنى خالامسەن؟ دەپتى. قىلىچىنى سۇغۇرۇپ يا رەسۇلىللا مەن ئۇنىڭ كاللىسىنى ئالىمەن دەپتى باشقىلارمۇ ئۆزىنىڭ ئانىسى بىلەن ئۆزىنىڭ سىڭىللىرى بىلەن ساڭا ئوخشاش باشقىلارنىڭمۇ ئاچا سىڭىللىرى بار ئانىلىرى بار سەن ئاچا سىڭىللىرىڭ بىلەن باشقىلارنىڭ زىنا قىلىشنى خالىمىغاندەك ئۇلارمۇ خالىمايدۇ دېدى بۇ ساھابە دەيدۇ مەن مۇش رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن مۇشۇ گەپنى ئاڭلاشتىن بۇرۇن مەن ئۈچۈن ئەڭ سۆيۈملۈك نەرسە، مەن ئۈچۈن دۇنيادا ئەڭ سۆيۈملۈك نەرسە زىنا ئىدى دەيدۇ. مەن رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن بۇ گەپنى ئاڭلىغاندىن كېيىن مەن دۇنيادا ئەڭ يامان كۆرىدىغان ئىشىم زىنا بولدى دەيدۇ. دېمەك قېرىنداشلار بىز جەمئىيەتتە بىز يامان كۆزىمىز بىلەن قاراۋاتقان ئاچا سىڭىللىرىمىز خەقنىڭ خوتۇن قىزلىرى بولسا بىزنىڭكى قان قېرىندىشىمىز بولمىسىمۇ دىنىي قېرىندىشىمىز بىزنىڭ سىڭىللىرىمىز بىزنىڭ ئاچىلىرىمىز شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئاللا ساقلىسۇن خەقنىڭ خوتۇن قىزلىرىغا ئاچا سىڭىللىرىغا يامان كۆز بىلەن قارايدىغان ياكى ئۇلارنىڭ كەينىدىن گەپ تاپىدىغان ئۇلارنىڭ ئىپپەت نومۇسىغا داغ تەگكۈزىدىغان ھەرقانداق قىلمىشنى قىلماسلىقىمىز كېرەك. توغرا ھازىر ئاياللارنىڭ يالىڭاچ كوچىغا چىقىۋېلىشى مۇشۇ تېلېۋىزىيە تورلاردا ھەر خىل ناچار ئەخلاققا ياتمايدىغان ھەممە ئىشقا ھەتتا بىر مۇناسىۋەتسىز ئېلانلارغىمۇ ئاياللارنى ئەچىقىپ ئېلان قىلىدىغان مۇشۇ زىنا پاھىشىلەرگە يول ئېچىپ بېرىدىغان نۇرغۇن ئىشلار بار بىز ياشلار مۇشۇنداق بىر ئەھۋالغا دۇچ كەلگەن چاغدا ئۆزىمىزگە يۈسۈپ ئەلەيھىسسالامنى ئۆرنەك قىلىشىمىز كېرەك. ئويلاپ باقىلى، بىر شۇنداق چىرايلىق بىر ئايال يۈسۈپ ئەلەيھىسسالامنى زىناغا چاقىرىپتى، يۈسۈپ ئەلەيھىسسالام نېمە دېدى؟ ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا سۈرە يۈسۈپنىڭكى، سۈرە يۈسۈپنىڭكى يىگىرمە ئۈچىنچى ئايىتىدە شۇنداق دەيدۇ، بسم الله الرحمن الرحيم وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله يا نېمە دەيدۇ يۈسۈپ ئەلەيھىسسالام بۇ زۇلەيخا ئىشىكنى تاقاپ ئەمدى كېلە دەپتى ۋاي ئاللادىن پانا تىلەيمەن بۇندا يامان ئىشنى قىلىشتىن ئاللادىن پانا تىلەيمەن دەيدۇ يۈسۈپ ئەلەيھىسسالام بىزگە ئوخشاش ئىنسانتى بىزدە با ھەۋەس يۈسۈپ ئەلەيھىسسالامدىمۇ باتى لېكىن مۇش ئاخىرەتنىڭ ئازابىدىن قورقۇپ ئاللادىن ھايا قىلىپ، مەن ئاللادىن پانا تىلەيمەن دەپ نېمە دەپ كەتتى؟ قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه ئەي مېھرىبان ئاللا، ئۇلار مېنى چاقىرىۋاتقان ئىشتىن تۈرمە مەن ئۈچۈن سۆيۈملۈكتۇر يا ئاللا، مەن بۇنىنداق رەزىل ئىشنى قىلىشتىن ماڭ تۈرمە ياخشى دەپ بىز ئۈچۈن، بىز ياشلار ئۈچۈن بىر ئۈلگە يارىتىپ بەردى. شۇنىڭ ئۈچۈن پاكلىقتا، پاكىزلىقتا ھارامدىن، زىنادىن ئىبارەت يامان رەزىل قىلمىشتىن ئۆزىمىزنى ئەپقېچىشتا يۈسۈپ ئەلەيھىسسالامنى ئۆزىمىزگە ئۆرنەك قىلايلى قېرىنداشلار. ئىبنىل جاۋزى رەھمەتۇللا ئەلەي ئۆزىنىڭكى فەندى نەسىھەت دېگەن كىتابىدا مانداق بىر ۋەقەلىكنى يازغان. بىر شۇ مەھەللىدە بىر ياش بالا بولۇپ، بۇ ياش بالا ئۆزى كەمبەغەل، ئەمما تەقۋا بالىكەندە. بۇ بالا كوچىدا بىر نەرسە كۆتۈرۈپ يۈرۈپ ساتىدىكەن. بىر كۈنسى شۇ ماللىرىنى كۆتۈرۈپ بىر كوچىغا كىرسە، شۇنداق قاملاشقان بىر چىرايلىق ئايال، ۋاي مېيەكەل، ئاۋۇ نەچچە پۇل، ماۋۇ نەچچە پۇل، مەن ئۇنى ئالىمەن، بۇنى ئالىمەن دەپ گەپكە تۇتۇپ، ئاخىرسى ماڭا ئۆيگە كىرسەڭ مەن ئۆيدە ئالاي بۇ نەرسەڭنى دېگەنكىن بۇ بالا ئۆيگە كىردىكەندە. ئۆيگە كىرگەندىن كېيىن بۇ ئايال ئىشىكنى تاقاپلام، يا مەن بىلەن زىنا، پاھىشە قىلىسەن، يا بولمىسا مەن مىشەدە ئالىچوقان توۋلاپ، پۈتۈن ئەھلى مەھەللىنى يىغىپ، مېنى ئۆيۈمگە ماۋۇ بېسىپ كىرىپ، ھە، ماڭا يامان نىيەتتە بولدى دەپ، سېنى ئاقىۋىتىدىن چىقىپ بولالمايدىغان، ئاقىۋىتىنى تەسەۋۋۇرلاش تەس بولغان بىر ئاقىۋەتكە قويۇپ قويىمەن، قانداق قىلىسەن دېگەنكىن بۇ ياش بالا، ئەي، ئايال، سەن ئاللاھتىن قورققىن، ئاللاھتىن ھايا قىلغىن، ئاللا بىزنى كۆرۈپ تۇرىدۇ، مەن بۇ يامان ئىشنى قىلمايمەن، مەن قىيامەتتىن قورقىمەن، قىيامەت كۈنسى پۈتۈن ئىنسانىيەت ئالدىدا، پەيغەمبەرلەرنىڭ ئالدىدا رەسۋا بولۇشتىن قورقىمەن، سەنمۇ ئاللادىن قورققىن دېگەنكىن، بۇ خوتۇن رەسۋالىقىنى تۇيماي، يەنە مۇشۇ يامان ئىشقا تەرغىقىپ تۇرۇۋالغاندىن كېيىن، بۇ بالا قانداق قۇتۇلارمەن دەپ، بىر ئەقىلگە كېلىپ، ئۇنداق بولسا مەن بىر ئوبورنىغا كىرىپ چىقسام، دېگەنكىن، بولىدۇ دەپ، ئوبورنىغا كىرگەندىن كېيىن، بۇ بالا شۇ ئوبورنىغا كىرىپ، تەرەتلەرنى ئۆزىگە سۇۋاپ، پۈتۈن ئاش بەدەنلىرىگە تەرەتنى سۇۋاپ، چىققاندىكىن بۇ ئايال بۇنى كۆرۈپلام ۋاي چىقە ئۆيدىن ئالە مېلىڭنى دەپ ئۆيدىن قوغلىۋەتكەن دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن بۇ يەردىن قۇتۇلۇپ كوچىغا چىققاندىن كېيىن ئۇششاق بالىلار ۋاي ماۋۇ ساراڭكەن دەپ تاشلار بىلەن ئۇرۇپ باشقىلارمۇ دېگەن نېمە دېگەن سېسىق ماۋۇ دەپ بۇرۇنلىرىنى ئېتىپ ئۆيگە بارغىچە شۇنداق ھاقارەتلەرگە چىداپ بېرىپ ئاندىن كېيىن بۇ بالا ئۆيدە يۇيۇنۇپ دەيدۇ شۇ يۇيۇنغاندىن كېيىن بۇ بالا تا ئۆلۈپ كەتكىچە دەيدۇ بىر خىل ئىپار مىسك پۇرايتتى دەيدۇ ئىبنىل جەۋزى رەھمەتۇللاھى ئەلەيھ بىر مىسك پۇرايتتى. ھەتتا بۇ بالا ماڭغان كوچىنى خەقلەر كېلىپ، ھە، ما كوچىدىن پالانى ئۆتۈپتىكەن دەپ بىلگۈدەك مۇشۇنداق مىسك پۇرايتتى، دەيدۇ. مانا بۇ پاكلىق، پاكىزلىقنىڭ ئاللادا زىناخورلارنى بۇ دۇنيادا قانداق جازالىسا، زىنادىن يىراق تۇرغان ئادەملەرنى ئاللا بۇ دۇنيادا مۇشۇنداق مۇكاپاتلايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن قېرىنداشلار! بىز بۇ ھارام ئىشتىن ناھايىتى ئۆزىمىزنى يىراق تۇتۇشىمىز كېرەك. قېرىنداشلار ۋاقىت بىر يەرگە بېرىپ قاپتۇ، ئىنشائاللا ئەتە بۇ قەبرە ئازابىغا سەۋەب بولىدىغان ئىشلار ھەققىدە دەرسىمىزنى داۋاملاشتۇرىمىز. ۋەسەللەللاھۇممە ئەلە سەييىدىنا مۇھەممەدى ۋەئەلە ئالىھى ۋەسەھبىھى ئەجمەئىن.